بيشڪ بني اسرائيلن کان انجام ورتو سون ۽ انهن ڏانهن گهڻا پيغمبر موڪليا سون، جڏهن ڪڏهن وٽن ڪنهن پيغمبر جيڪي سندن دلين نٿي گهريو سو حڪم ٿي آندو، تڏهن هڪ ٽوليء کي ڪوڙو ٿي ڀانيائون ۽ هڪ ٽوليء کي ڪٺائون ٿي.